ນະມັດຖຸ ລັດຕະນະໄຕຍັດສະ ຂໍຖະຫວາຍຄວາມນອບນ້ອມແດ່ພະພຸດທະລັດຕະນະມະຫາມຸນີ ສີສັກກະຍາບຸດ ພຸດທະໂຄດົມ ບໍລົມມະໄຕໂລການາດ ຜູ້ມີຄວາມອົງອາດດຸດສີຫະ ຜູ້ມີລາຄະໂທສະໂມຫະ ອັນກຳຈັ ດສິ້ນແລ້ວ ຜູ້ມີຄວາມຜ່ອງແຜ້ວດ້ວຍສິນສະມາທິວິໂມກປັນຍາ ຜູ້ເປັນຄູຂອງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດທັງຫຼາຍ ຂໍຖະຫວາຍຄວາມນອບນ້ອມແດ່ພະທຳ ແລະ ພະອະລິຍະສົງ ຜູ້ທີ່ດຳລົງສີລາຈາລິຍະວັດ ຕັດສະຮູ້ທຳ ຕາມພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ຈະເລີນສຸກສະບາຍດີ ສາທຸຊົນໂຍມຍາດມິດ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ທີ່ກຳລັງຕິດຕາມຮັບຊົມຮັບຟັງ ລາຍການເຮັດບຸນໃຫ້ຖືກວິທີ ທາງເພຈເຟສບຸກຂອງພະທຳຄຳສອນ ເຊິ່ງໄດ້ນິ ມົນຄູບາອາຈານ ພະເຖລານຸເຖລະ ທີ່ໄດ້ສຶກສາພະຍັດຕິ ພະປະລິຍັດຕິສາສະໜາກະດີ ໄດ້ສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດ ພະພຸດທະຊິນນະວອນ ສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວໄດ້ອາໄສປະສົບການໃນກ ານສຶກສາ ອາໄສປະສົບການໃນການພາກພຽນປະຕິບັດ ຕະຫຼອດຈົນອາໄສປະສົບການໃນການສຳຜັດພະທຳຄຳສອນ ຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທະຊິນນະວອນ ແລ້ວນຳເອົາ ສາລະດັ່ງກ່າວ ມາແບ່ງປັນໃຫ້ກັບ ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ຮຽນຮູ້ ໄດ້ຄົບຄິດ ໄດ້ພິຈາລະນາໄປພ້ອມໆກັນ ຕະຫຼອດວັນຈັນເຖິງວັນອາທິດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໃນມື້ນີ້ ອາຕະມາພາບໄດ້ຖືໂອກາດຮັບວາລະໃນການມາເປັນອົງສະແດງພະທຳຄຳສອນໃນ ວັນພະຫັດ ເຊິ່ງໃນມື້ນີ້ນີ້ ກໍໄດ້ປາລົບຫົວເລື່ອງທີ່ຈະໄດ້ທຳມະສາກັດສາ ໄດ້ອັດຖາທິບາຍຂະຫຍາຍພະທຳຄຳສອນ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ຖືທຳຢ່າລຳພອງ ຖືຮີດຄອງຢ່າຍຶດຕິດ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ພຸດທະບໍລິສັດບັນ ດາເຜົ່າ ໄດ້ຊາບກັນທົ່ວໜ້າແລ້ວວ່າ ພຸດທະສາສະໜາຂອງເຮົານັ້ນ ໄດ້ຖືກອຸບັດເກີດຂຶ້ນຢູ່ຊົມພູທະວີບ ຫຼື ປະເທດອິນເດຍໃນປັດຈຸບັນ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະການທີ່ພະພຸດທະສາສະໜາໄດ້ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳ ຮີ ດຄອງປະເພນີ ທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ໃນຊົມພູທະວີບເທົ່ານັ້ນ ພາຍຫຼັງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າປະລິນິບພານແລ້ວກໍດີ ຫຼື ໃນຂະນະທີ່ອົງສົມເດັດພະນາຖະຍັງພະຊົນຊີບຢູ່ກໍຕາ ມ ປາກົດວ່າພະພຸດທະສາສະໜານັ້ນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳ ແຜ່ຂະຫຍາຍຂໍ້ປະຕິບັດ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະດັບຮັບຟັງໄດ້ສຳຜັດ ນຳໄປປະຕິບັດຕາມຫຼາກຫຼາຍປະເທດດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ພຸດທະສ າສະໜາໄດ້ອຸບັດເກີດຂຶ້ນໃນຊົມພູທະວີບ ອັນມີ 16 ແຄວ້ນ ປະກອບຢູ່ດ້ວຍ 1 ອັງຄະ 2 ມະຄົດ 3 ກາສີ 4 ໂກສົນ 5 ວັດຊີ 6 ມັນລະ 7 ເຈຕີ 8 ວັງສະ 9 ກຸລຸ 10 ປັນຈາລະ 11 ມັດສະ ສຸລະເສນະ ອັດສະກະ ອະວັນຕີ ຄັນທະລະ ແລະ ກຳໂພຊະ ບັນດາ 16 ແຄວ້ນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ລະແຄວ້ນນັ້ນ ບາງແຄວ້ນ ບາງລັດ ບາງສະຖານທີ່ ພະພຸດທະສາສະໜາກໍໄດ້ຢັ່ງຮາກລົງສູ່ ໃນລັດ ຫຼື ໃນແຄວ້ນນັ້ນໆຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າໃນແຄວ້ນມະຄົດ ກໍເປັ ນຈຸດສູນກາງຂອງພະພຸດທະສາສະໜາ ຕັ້ງແຕ່ໃນໄລຍະທີ່ອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາຊົງຍັງພະຊົນຊີບຢູ່ ຕະຫຼອດຈວບໄລຍະຫຼັງພຸດທະການ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ຂໍ້ວັດປະຕິບັດຕ່າງໆ ທີ່ພຸດທະບໍລິສັດບັນດ າເຜົ່າ ນິສິດນັກສຶກສາປັນຍາຊົນ ພະສົງອົງຄະເຈົ້າ ຄູບາອາຈານ ພະເຖລານຸເຖລະ ທີ່ໄດ້ສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ນັບວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອະນຸໂມທະນາ ຊົມຊື່ນສາທຸກ ານເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະການສຶກສາພະທຳຄຳສອນໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜານັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ບັນດິດຊົນເພິງກະທຳ ຜູ້ທີ່ປະຕິເສດພະສັດທຳ ກໍເໝືອນກັບຄົນຕາບອດທີ່ປະຕິເສດສີ ເໝືອນກັບຄົນຕາດີປະຕິ ເສດແສງສັນນັ້ນ ສະນັ້ນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າຢ່າງຖ່ອງແທ້ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຢ່າງຮອບຮູ້ ເຮົາທ່ານທັ ງຫຼາຍຈະເຂົ້າໃຈເຖິງອັດຖະລົດລີລາໃນທຳທີ່ອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາສະແດງ ວ່າພະທຳຄຳສອນທີ່ມີຫຼວງຫຼາຍພາຍມາກ ເຊິ່ງເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ກັນ ວ່າພະທຳຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ມີທັງໝົດ 84,000 ພະທຳມະຂັນ ຄັນຖ້າຫາກພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ສຶກສາ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າໄຈ້ແຍກຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລ້ວ ເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍຈະເຂົ້າໃຈວ່າ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອຄາຍກຳນັດ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອກຳຈັດ ສັງໂຍດ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອຄວາມມັກນ້ອຍສັນໂດດ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ໃນມື້ນີ້ນັ້ນ ອາດຕະມະພາບຈະສາທະຍາຍເລື່ອງ ຖືທຳຢ່າລຳພອງ ຖືຮີດຄອງຢ່າຍຶດຕິດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນ ຈະປາລົບກ່ຽວກັບຄວາມໝ າຍຂອງຄຳວ່າທຳມະເສຍກ່ອນ ທຳມະນັ້ນຄືຫຍັງ ແລະ ຮີດຄອງຕ້ອງພໍດີ ຫຼື ຮີດຄອງນັ້ນໝາຍເຖິງຫຍັງ ເພາະວ່າການປະຕິບັດໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນນັ້ນ ເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍຈະຖືປະຕິບັດຕາມທຳຕາມວິໄນໃຫ້ໄດ້ 100% ກໍຄົງຈະເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຈະກະທຳໄດ້ ແລະ ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເກີນວິໄສທີ່ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າຈະປະຕິບັດຕາມ ໂອວາດທີ່ອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາອະນຸສາດສັ່ງສອນ ໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃ ນຄວາມບໍ່ປະມາດເປັນຫຼັກ ກໍຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ຖົກຖຽງກັນໃນໝູ່ຊາວພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ນອກຈາກຈະຖົກຖຽງກັນເລື່ອງວ່າທຳຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ອັນໃດເປັນທຳແທ້ ອັນໃດເປັນທຳທຽມ ບາ ງຄະນະ ຫຼື ບາງກຸ່ມ ບາງພວກ ກໍມີຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັບ ວັດປະຕິບັດອັນມີມາແຕ່ບູຮານະບັນດິດ ອັນສືບມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝສັງຄາຍະນາຄັ້ງທີໜຶ່ງ ຈວບຈົນວາລະໂອກາດຕ່າງໆ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ທີ່ຈະລົງຮອຍກັນ ຫຼື ບໍ່ລົງຮອຍກັນນັ້ນ ບໍ່ເປັນປະເດັນສຳຄັນ ສຳຄັນຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາທ່ານທັງຫຼາຍທີ່ເປັນພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າທີ່ໄດ້ຍິນໄດ້ສະດັບ ໄດ້ສຶກສາ ໄດ້ຮັບຟັງໂອວາດ ຫຼື ຄຳສອນຈ າກສຳນັກໃດສຳນັກໜຶ່ງແລ້ວ ເຮົາຈະມີທ່າທີໃນການໄຈ້ແຍກ ອັດຖະລົດລີລາ ຫຼື ໂອວາດຄຳສອນເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນໄປໃນຮູບແບບໃດ ຈະສອດຄ່ອງກັບຫຼັກໃນການຕັດສິນທຳມະວິໄນທີ່ອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກ ເຈົ້າໄດ້ແນະແນວ ໄດ້ຊີ້ແນະໄວ້ ຫຼື ບໍ່ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ຄັນຖ້າຫາກເຮົາໄດ້ສຶກສາ ໄດ້ສະດັບທຳມະໂອວາດຈາກສຳນັກໃດສຳນັກໜຶ່ງແລ້ວ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີໂຍນິໂສມະນະສິການ ບໍ່ມີການທຽບຄຽງຕາມໂອວາດທີ່ອົງ ສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາປະທານໄວ້ໃນມະຫາປະລິນິບພານະສູດ ອັນວ່າດ້ວຍເລື່ອງການທຽບຄຽງທຳມະວິໄນ 4 ປະການ ທີ່ຮຽກວ່າມະຫາປະເທດ 4 ຕະຫຼອດຈົນທຽບຄຽງຕາມຫຼັກໃນພະວິໄນ 8 ປະກ ານ ເຊິ່ງຈະເປັນໄປເປັນມານັ້ນ ເປັນໄປເປັນມາແນວ ໃນແນວໃດນັ້ນ ອາດຕະມາພາບຈະຍົກປາລົບໄວ້ໃນຕອນກາງ ເຊິ່ງບັດນີ້ ຮຽນເຊີນຈະເລີນພອນພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ອອກຕົນຍາດໂຍມ ໄດ້ມາທ ຳຄວາມຮູ້ຈັກຄວາມໝາຍຄຳວ່າທຳມະກັນເສຍກ່ອນ ທຳມະນັ້ນ ຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານກໍຄຸ້ນເຄີຍກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍວ່າ ທຳມະນັ້ນໝາຍເຖິງທຳມະຊາດ ທຳມະນັ້ນໝາຍເຖິງກົດທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ ຈິງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າທຳມະທີ່ໝາຍເຖິງທຳມະຊາດນັ້ນ ພຽງພໍແລ້ວຫຼືບໍ່ທີ່ເຮົາຈະຢຸດທີ່ຈະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຄຳວ່າທຳມະພຽງສ່ຳນີ້ ຄັນຖ້າຫາກວ່າທຳມະໝາຍເຖິງທຳມະຊາດນັ້ນ ເຮົ າຈະຖືເປັນສະລະນະ ຖືເປັນທີ່ເພິ່ງ ອັນຈັດເຂົ້າຢູ່ໃນພະລັດຕະນະໄຕນັ້ນ ສົມບູນພ້ອມແລ້ວຫຼືບໍ່ ທຳມະທີ່ຮຽກວ່າທຳມະຊາດນັ້ນກໍມີຫຼາຍລະດັບ ຄວາມເກີດ ຄວາມແກ່ ຄວາມເຈັບ ແລະ ຄວາມຕາຍ ອັນນີ້ກໍເປັນ ສະພາວະທຳມະຊາດທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ ທີ່ຮຽກວ່າທຳມະ ທຳມະທີ່ເປັນສະພາວະຄວາມທຸກດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮົາຈະຈັດວ່າເປັນສະລະນະໄດ້ຫຼືບໍ່ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ ເພາະທຳມະທີ່ເປັນສະພາວະຜັນແປໄປຕາມກົດຂອງອະນິ ດຈັງ ທຸກຂັງ ອະນັດຕາ ທີ່ຮຽກວ່າທຳມະນັ້ນ ທີ່ຮຽກວ່າກົດຂອງທຳມະຊາດນັ້ນ ຈະຈັດວ່າເປັນສະລະນະບໍ່ໄດ້ ຈະຈັດວ່າເປັນທີ່ເພິ່ງບໍ່ໄດ້ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນຜັນແປໄປຕາມ ກົດຂອງອະນິດຈັງ ທຸກຂັງ ອະນັດຕ າ ເຊິ່ງລວມກໍຈັດຢູ່ໃນຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າທຳມະຄືທຳມະຊາດ ແຕ່ທຳມະໃນທີ່ນີ້ນັ້ນ ມີຄວາມໝາຍກວ້າງຂວາງ ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງ ຫຼາຍໄນຍະດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງອາດຕະມາພາບໄດ້ໄປຄົ້ນຄວ້າປະມວນ ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ຂົບຄິດພິຈາລະນາວ່າ ທຳມະປະເພດໃດທີ່ເຮົາ ຄວນທີ່ຈະຮຽນ ທຳມະປະເພດໃດທີ່ເຮົາຄວນຈະສຶກສາ ທຳມະລັກສະນະໃດທີ່ເຮົາຄວນຈະປະກອບ ແລະ ທຳມະປະເພດໃ ດທີ່ເຮົາຄວນຈະລະ ເຊິ່ງທຳມະນັ້ນມີຄວາມໝາຍຢູ່ຫຼາກຫຼາຍປະການດ້ວຍກັນ ມີຄວາມໝາຍ 14 ປະການກໍມີ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ທຳມະໝາຍເຖິງສະພາວະທຳ ທຳມະໝາຍເຖິງສະພາວະທຳ ອັນນີ້ກໍເປັນຄວາມໝາຍ ໜຶ່ງຂອງຄຳວ່າທຳມະ ທຳມະໝາຍເຖິງປະລິຍັດ ທຳມະໝາຍເຖິງປັນຍາ ທຳມະໝາຍເຖິງຄວາມສົມຄວນ ທຳມະຍັງມີຄວາມໝາຍເຖິງສັດຈະ ນອກຈາກນັ້ນ ທຳມະຍັງມີຄວາມໝາຍເຖິງປົກກະຕິທຳມະດາ ຕະ ຫຼອດຈົນທຳມະກໍຍັງມີຄວາມໝາຍເຖິງບຸນ ໝາຍເຖິງເຍຍະທຳທັງ 5 ໝາຍເຖິງຄຸນ ໝາຍເຖິງຄວາມປະພຶດ ໝາຍເຖິງສະມາທິ ແລະ ຍັງມີຄວາມໝາຍລວງຫຼາຍພາຍມາກອີກຕື່ມ ເຊັ່ນວ່າ ໝາຍເຖິງຄວາມບໍ່ແມ່ ນສັດ ບຸລຸດ ບຸກຄົນ ສິ່ງຂອງ ນອກຈາກນັ້ນ ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າທຳມະຍັງມີຄວາມໝາຍເຖິງອາບັດ ໝາຍເຖິງເຫດ ໝາຍເຖິງສະພາວະ ໝາຍເຖິງປັດໄຈ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ແລ້ວທຳມະປະເພດໃດ ທີ່ຈັດເປັນສ ະລະນະ ຈັດເປັນທີ່ເພິ່ງ ທຳມະທີ່ຈັດເປັນສະລະນະເປັນທີ່ເພິ່ງນັ້ນ ຄືມຸ່ງໝາຍເອົາທຳມະຊະນິດດຽວກັນກັບອົງສົມເດັດພະພຸດທະລັດຕະນະມະຫາມຸນີ ສີສາກະຍະບຸດຂອງເຮົາໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບ ໄດ້ໃຫ້ ການບູຊາ ເຊິ່ງອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາຂອງເຮົານັ້ນ ຈະຖືຄວາມເຄົາລົບຢ່າງຍິ່ງໃນທຳ ທຳມະທີ່ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າຊົງເຄົາລົບນັ້ນ ມຸ່ງໝາຍເອົາທຳມະທີ່ມີຄວາມໝາຍເຖິງປະລິຍັດ ອັນມຸ່ງໝາຍ ເອົານະວັງຄະສັດຖຸສາດທັງເກົ້າ ອັນມີ ສຸດຕັງ ເຄຍຍັງ ເວຍຍາກະລະນັງ ຄາຖາ ອຸທານ ອິຕິວຸດຕະກະ ຊາດົກ ອັບພູຕະທຳ ເປັນຕົ້ນ ແລະ ທຳມະທີ່ມີຄວາມໝາຍເຖິງວິຊາ ຄືປັນຍາ ທຳມະອັນມຸ່ງໝາຍໃນໄນຍະທີ່ ເປັນຈະລະນະ ຄືສີນ ສະມາທິ ແລະ ທຳມະທີ່ມຸ່ງໝາຍເອົາອະລິຍະມັກ ອະລິຍະຜົນ ແລະ ນິບພານ ນີ້ແຫຼະຈັດຊື່ວ່າເປັນທຳມະທີ່ເປັນສະລະນະ ເປັນທີ່ເພິ່ງ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ການສຶກສາ ທຳມະ ຫຼື ການສຶກສາພຸດທະວະຈະນະກໍດີ ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ເປັນເລື່ອງທີ່ພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍຄວນທີ່ຈະຕະໜັກ ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ສຶກສາພຸດທະພົດນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ແຕ່ເລື່ອງທີ່ສຳຄັນໄປກວ່ ານັ້ນຄື ສຶກສາພຸດທະພົດໃຫ້ໝົດຈຶ່ງງົດງາມ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ການສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນ ຖ້າສຶກສາໄປແລ້ວ ຍິ່ງທະນົງຕົນດ້ວຍມານະ ຍິ່ງທະນົງຕົນດ້ວຍທິດຖິ ຫຼື ຍິ່ງທະນົງຕົນດ້ວຍກິເລດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ອັນຄອບງຳຕົນເອງ ໂດຍທີ່ຜູ້ສຶກສານັ້ນບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ ແລ້ວໄດ້ສະແດງອາກັບກິລິຍາບາງຢ່າງ ອັນເປັນລັກສະນະຍົກຕົນຂົ່ມຄົນອື່ນ ອັນເປັນລັກສະນະຢຽບຢ່ຳກ້ຳກ າຍຮີດຄອງປະເພນີ ອັນມີມາແລ້ວໃນສະໄໝຄັ້ງບູຮານນະການ ທີ່ເປັນວັດປະຕິບັດ ທີ່ສອດຄ່ອງຕາມສິນທຳຈະລິຍະທຳໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ຄັນຖ້າຫາກວ່າສຶກສາພຸດທະພົດໂດຍມີລັກສະນະຢຽບຢ່ຳ ກ້ຳກາຍ ຫຼື ມີລັກສະນະຂົ່ມເຫງຄະເນງຮ້າຍຄົນອື່ນ ອັນນີ້ກໍເປັນການສຶກສາທີ່ຍັງບໍ່ງົດງາມເທົ່າທີ່ຄວນ ເພາະສຶກສາພຸດທະພົດໃຫ້ໝົດຈຶ່ງງົດງາມ ສຶກສາພຸດທະພົດ ຫຼື ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະໃຫ້ໝົດຈຶ່ງງົດງາ ມນັ້ນ ສຶກສາແບບໃດ ຄືຈະຕ້ອງສຶກສາທັງພະໄຕປິດົກ ອັດຖະກະຖາ ດີກາ ອະນຸດີກາ ໂຍຊະນາ ຄັນຖິ ມະຕິວິນິດໄສ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາຈະມຸ່ງໝາຍສຶກສາພຸດທະສາສະໜາຢ່າງຈິງຈັງເສຍແລ້ ວ ເຮົາກໍຕ້ອງອາໄສບູຮານບັນດິດ ທີ່ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພະລັດຕະນະໄຕ ຫຼື ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພະສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະກໍຄືພະມະຫາເຖລະທັງຫຼາຍໃນການກ່ອນ ທີ່ໄດ້ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບພະຜູ້ມີພະພາກເ ຈົ້າ ໃນຄັ້ງສະໄໝປະຖົມມະໂພທິການກໍດີ ຫຼື ໃນຄັ້ງປະຖົມມະສັງຄາຍະນາກໍດີ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າພະມະຫາເຖລະເຫຼົ່ານັ້ນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ມີຊີວິດຮ່ວມກັນກັບຍຸກສະໄໝ ທີ່ອົງສົມເດັດພະບໍລົມໂລກະນາດຈອມໄ ຕຍັງຊົງພະຊົນຊີບຢູ່ ເມື່ອພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າສະເດັດດັບຂັນປະລິນິບພານແລ້ວ ພະມະຫາເຖລະເຫຼົ່ານັ້ນກໍຮວບຮວມທຳວິໄນ ຮ້ອຍກອງເປັນປິດົກ ຫຼື ຮ້ອຍກອງເປັນໝວດໝູ່ ທີ່ຮຽກວ່າທຳມະກັບວິໄນ ສະນັ້ນ ຄັ ນຖ້າຫາກວ່າສາທຸຊົນໂຍມຍາດມິດ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະໂດຍອາໄສໄນຍະການສຶກສາແບບສະໄໝກ່ອນ ອັນມີ ພະມະຫາສັງຄະເຖລະໄດ້ຖືປະຕິບັດເປັນແບບຢ່າງ ອັນນັ້ນກໍຈ ະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນການສຶກສາພຸດທະພົດໃຫ້ໝົດຈຶ່ງງົດງາມ ເພາະວ່າພະໄຕປິດົກ ຫຼື ພຸດທະວະຈະນະນັ້ນ ຖ້າເຮົາສຶກສາແລ້ວ ເຮົາບໍ່ມີການອັດຖະອະທິບາຍ ບໍ່ມີຄວາມຂະຫຍາຍ ຫຼື ບໍ່ມີພະມະຫາເຖລະຜູ້ທີ່ເຈນຈົ ບໃນປະລິຍັດຕິສາສະໜາ ຊີ້ແຈງຖະແຫຼງໄຂໄວ້ໃນການກ່ອນ ບາງເລື່ອງ ບາງລັກສະນະ ພະທຳຄຳສອນບາງປະການ ເຮົາກໍຈະເຂົ້າບໍ່ເຖິງ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າທີ່ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າທຳມະຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນເປັນອະກາລິໂກ ສາທຸຊົນຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານກໍເຂົ້າໃຈວ່າ ທຳມະຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້ານັ້ນເປັນອະກາລິໂກ ຄືບໍ່ຈຳກັດການ ປະຕິບັດຕອນໃດໄດ້ຕອນນັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ກໍເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ ບໍ່ຄາດເຄື່ອນ ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ ຄັນຖ້າຫາກວ່າທຳມະຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າບໍ່ຈຳກັດການເສຍແລ້ວ ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ປະຕິບັດຕອນໃດໄດ້ຕອນນັ້ນ ກໍສະແດງວ່າ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນບາງທ່ານຢູ່ໃນເທັກໃນບາ ຫຼືຈະນັ່ງສະມາທິຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນອື່ນ ຈະປະຕິບັດທຳຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອັນມີຜູ້ຄົນພຸກພ່ານ ຫຼືໃນຕະຫຼາດກາດລີ ຈະໃຫ້ສະມາທິມີຄວາມຈະເລີນນັ້ນ ກໍເປັນໄປໄ ດ້ຍາກ ອັນນີ້ນີ້ກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຳມະນັ້ນກໍມີການມີເວລາ ຄວາມໝາຍທຳມະເປັນອະກາລິໂກ ຫຼືຄວາມບໍ່ຈຳກັດການໃນທີ່ນີ້ນັ້ນ ເພິ່ນມຸ່ງໝາຍເອົາອະກາລິກະທຳ ມຸ່ງໝາຍເອົາວິຖີຈິດທີ່ຍົກຂຶ້ນສູ່ມັກຄະຈິດ ແລ້ວ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຜົນລະຈິດ ອັນບໍ່ມີຊ່ອງຂັ້ນລະຫວ່າງກາງຂອງມັກຄະຈິດກັບຜົນລະຈິດ ອັນນີ້ນີ້ເປັນລັກສະນະຂອງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຈະຍົກຈິດເຂົ້າສູ່ນິບພານ ຈະບໍ່ມີ ຄວາມຂັ້ນລະຫວ່າງກາງ ທີ່ຮຽກວ່າບໍ່ຈຳກັດການເວ ລານັ້ນເອງ ອັນນີ້ນີ້ ຄັນຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ໄດ້ພະມະຫາເຖລະໃນການກ່ອນມາອັດຖາທິບາຍ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈນີ້ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ເຕປິຕະກະ ອັດຖະກະຖາ ດີກາ ໂຍຊະນາ ຄັນຖີ ມະຕິວິນິດໄສ ຖ້າຕັ້ງຢູ່ບົນປາ ຍລີ້ນຂອງຜູ້ໃດ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ເປັນປາດສະຫຼາດເອີຍ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ຄັນຖ້າຫາກການສຶກສາທຳມະດ້ວຍການບໍ່ຍິ່ງທະນົງຕົນ ສຶກສາທຳມະດ້ວຍການບໍ່ລຳພອງ ບໍ່ຍົກຕົນຂົ່ມຄົນອື່ນ ໂດຍອາໄສໄນຍະບູຮານບັນດິ ດໄດ້ກະທຳການສຶກສາໄວ້ເປັນແບບຢ່າງ ຄື ສຶກສາຈາກພະໄຕປິດົກ ທຽບຄຽງອັດຖະກະຖາ ທຽບຄຽງດີກາ ໂຍຊະນາ ຄັນຖີ ມະຕິວິນິດໄສຕາມລຳດັບ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ສຶກສານັ້ນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຮອບຮູ້ໃ ນພຸດທະຊິນນະພົດຂອງອົງສົມເດັດພະທົດສະພະລະຍານ ເພາະວ່າຄັນຖ້າຫາກວ່າສຶກສາພຸດທະວັດຈະນະ ຫຼືສຶກສາພຸດທະພົດ ແລ້ວຍິ່ງທະນົງຕົນດ້ວຍມານະ ອັນນັ້ນກໍເປັນການສຶກສາທີ່ຍັງຄາດເຄື່ອນ ແລະ ກໍມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະນຳມາເຊິ່ງໄພແກ່ຜູ້ທີ່ສຶກສາ ເພາະສະພາວະຂອງມານະນັ້ນຈະມັກແຝງມາດ້ວຍການຂົ່ມເຫງຄະເນງຮ້າຍຄົນອື່ນ ຫຼືຍົກຕົນຂົ່ມຄົນອື່ນ ຫຼືມີການຍຶດໝັ້ນໃນສັດສະຕະທິດຖິກໍດີ ຕະຫຼອດຈົນລັ ດທິອື່ນໆ ທີ່ມີສະພາວະປັກໃຈເຊື່ອ ປັກໃຈແນບສະໜິດກັບເລື່ອງທີ່ຕົນເອງເຊື່ອ ຫຼື ເລື່ອງທີ່ຕົນເອງສຶກສາມາແຕ່ຝ່າຍດຽວ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ທີ່ອາຕະມາພາບໄດ້ປາລົບມານັ້ນ ກໍເປັນ ໄນຍະຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າ ທຳມະ ໂດຍຫຍໍ້ ແລ້ວບັດນີ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ເຮົາລອງມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄຳວ່າ ຮີດຄອງ ຮີດໃນທີ່ນີ້ນີ້ ຄວາມໝາຍກໍໝາຍເຖິງຈາລີດ ຫຼື ຈາລິຕະ ປະເພນີ ວັດປະຕິບັດ ອັ ນໝາຍເຖິງກົດລະບຽບ ອັນໝາຍເຖິງຈາຮີດປະເພນີ ສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຖືປະພຶດປະຕິບັດມາເປັນເວລາດັ້ງເດີມ ຮຽກວ່າ ຈາຮີດ ຄັນຖ້າຫາກວ່າ ຮີດຕ່າງໆ ຈາຮີດຕ່າງໆ ທີ່ຖືປະຕິບັດແລ້ວກຳໝັ້ນ ຖືໝັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີການ ບູລະນາການ ໂດຍບໍ່ມີການປະຍຸກໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຮີດບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍອາໄສໄນຍະຄວາມຈຳເປັນຂອງສັງຄົມ ໂດຍອາໄສໄນຍະຄວາມ ປ່ຽນແປງຂອງສະພາວະໂລກ ໃນປັດຈຸບັນກໍດີ ຫຼື ໃນອະດີດ ໃນອະນາຄົດ ໃນປັດຈຸບັນກໍແລ້ວແຕ່ ບາງຮີດ ຫຼື ບາງຄອງ ບາງວັດປະຕິບັດນັ້ນກໍສອດຄ່ອງກັບຍຸກປັດຈຸບັນ ຮີດບາງປະການທີ່ສົມສະໄໝໃນອະດີດ ແຕ່ບໍ່ສົມສະໄໝໃນປັດຈຸບັນກໍມີ ສະ ນັ້ນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ຖືກົດກະຕິກາ ຫຼື ຮີດຄອງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກໃນທາງພຸດທະສາສະໜາ ຄັນຖ້າຫາກເຮົາລະໄດ້ ວາງໄດ້ ປ່ອຍໄດ້ ກໍຈະເບົາສະບາຍ ເພາະເຮົາຈະໄ ດ້ຊື່ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຖືເອົາແກ່ນຂອງພະທຳຄຳສອນ ສະນັ້ນ ວັດປະຕິບັດ ບູຮານປະເພນີບາງຢ່າງນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະຖືກສະເໝີໄປ ເພາະບາງຮີດ ບາງປະເພນີ ບາງລັກສະນະນັ້ນຖືກໃນຍຸກນັ້ນ ໃນສະໄ ໝນັ້ນ ເຂົ້າກັບບັນຍາກາດສັງຄົມໃນຍຸກນັ້ນສະໄໝນັ້ນ ແຕ່ໃນຍຸກນີ້ສະໄໝນີ້ ກັບບໍ່ສອດບໍ່ສົມສະໄໝກັນ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າຮີດໃນລັດທິ ໃນສາສະໜາ ບາງລັດທິ ບາງສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະໃນສາສະໜາພາມ ຈະມີຮີ ດ ມີ ຫຼືວ່າມີວັດປະຕິບັດຢູ່ຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ການບູຊາຍັນ ທີ່ມີການຂ້າຜູ້ຄົນກໍດີ ຫຼື ຂ້າສັດເດຍລະສານກໍດີ ບູຊາຕໍ່ເທບພະເຈົ້າ ບາງຍຸກບາງສະໄໝ ຜູ້ຄົນກໍຖືປະຕິບັດໃນການປະຕິບັດຕາມຮີດຕາມປະເພນີແບບ ນີ້ ໂດຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າ ກະທຳໃນລັກສະນະນີ້ແລ້ວ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ເທບພະເຈົ້າມີຄວາມເພິງພໍໃຈ ຜູ້ຄົນໃນສະໄໝກ່ອນ ຜູ້ຄົນໃນອິນເດຍຈຶ່ງສັນຫາການບູຊາຍັນທີ່ພິດສະດານ ຈຶ່ງໄດ້ກະທຳການບູຊາຍັ ນທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າເຮົາເບິ່ງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນຢ້ອນໄປໃນອະດີດ ຈະເຫັນວ່າການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນການກະທຳທີ່ໜ້າສະຫຍົດສະຫຍອງ ທີ່ຂ້າສັດ ຢ່າງເຊັ່ນວ່າ ຂ້າແກ ະຢ່າງລະ 500 ຂ້າງົວຢ່າງລະ 500 ຂ້າຄວາຍຢ່າງລະ 500 ເປັນຕົ້ນ ແລ້ວສັງເວີຍຊີວິດສັບພະສັດເຫຼົ່ານັ້ນ ຕໍ່ເທບພະເຈົ້າທີ່ຕົນເອງເຊື່ອຖື ໂດຍມີຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າກະທຳແບບນີ້ແລ້ວ ເທບພະເຈົ້າຈະພຶງພໍໃຈ ແລ້ວຈ ະປະທານຄວາມສະຫວັດດີພາບໃຫ້ກັບຕົນ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ຈາຮີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ທາລຸນນະກຳ ຈາຮີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໃນຍຸກນີ້ໃນສະໄໝນີ້ ຄັນຖ້າຫາກຜູ້ ຜູ້ປະຕິບັດແບບນັ້ນ ໃນສະໄໝສັງຄົມອິນເດ ຍທີ່ຍັງບໍ່ມີຄວາມຈະເລີນໃນປັດຈຸບັນ ເຮົາກໍຈະຕາໜ້າບຸກຄົນນັ້ນ ຂັດກັບຫຼັກສິດທິມະນຸດສະຍະຊົນ ແລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ຍັງຂັດກັບຫຼັກສິນທຳກຳມະຖານອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ວ່າຮີດດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍບໍ່ປາກົດເຫັນລ່ ວງຫຼາຍໄປມາກແລ້ວໃນສັງຄົມອິນເດຍ ເຊິ່ງກໍໄດ້ມີກົດໝາຍມາຫວງຫ້າມ ກ່ຽວກັບການສັງເວີຍຊີວິດຄົນ ບູຊາຕໍ່ເຈົ້າແມ່ກາລີບໍ ບູຊາຕໍ່ເທບພະເຈົ້າບໍ ຕະຫຼອດຈົນຈາຮີດ ຫຼື ພິທີກຳອັດສະວະເມດ ຂອງພະລາ ຊາມະຫາກະສັດ ທີ່ປະກາດຄວາມເປັນໃຫຍ່ຂອງຕົນເອງ ໂດຍການປ່ອຍມ້າອັດສະວະເມດໄປຜ່ານເມືອງໃດ ທັງເມືອງນັ້ນບໍ່ສະຍອມສະຫວາມິພັກໃຫ້ ກໍຈະມີການເຮັດສົງຄາມກັນ ຈາຮີດດັ່ງກ່າວນີ້ກໍບໍ່ປາ ກົດເຫັນໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນ ສະນັ້ນ ຮີດຄອງບາງປະການ ດັ່ງທີ່ອາດຕະມາພາບໄດ້ປາລົບໃຫ້ຟັງແລ້ວວ່າ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າເຮົາ ຕ້ອງມີຄວາມຕະໜັກ ຫຼື ມີບ່ອນອີງທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະບ່ອນອີງທີ່ມ າຈາກພະໄຕປິດົກອັດຖະກະຖາ ເປັນຕົ້ນ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ຫຼື ມີຫຼັກໝັ້ນ ຫຼັກທຳຕ່າງໆ ຂໍ້ປະຕິບັດຕ່າງໆ ວັດປະຕິບັດຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ບໍ່ສົມສະໄໝ ບໍ່ເປັນໄປຕາມທຳມະວິໄນໃນທາງພະພຸດທະ ສາສະໜາເສຍແລ້ວ ກໍຂໍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າຄ່ອຍລະຄ່ອຍວາງໄປຕາມລຳດັບ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ຈັບສວຍເອົາສາລະປະໂຫຍດ ອັນເກີດຈາກການເຮັດບຸນສິນກິນທານ ເປັນຕົ້ນ ໃນຄວາມໝາຍຂອງ ຄຳວ່າຮີດນັ້ນ ດັ່ງທີ່ອາດຕະມາພາບໄດ້ປາລົບໃຫ້ຟັງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວວ່າ ໝາຍເຖິງກົດລະບຽບ ໝາຍເຖິງຈາຮີດປະເພນີ ໝາຍເຖິງສິ່ງທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ຍຶດຖືປະຕິບັດມາຊ້ານານ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໝາຍເຖິງ ປະເພນີທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ກຳແໜ້ນ ໄດ້ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໃນການປົກຄອງສັງຄົມໃນຍຸກນັ້ນໆ ໃນເລື່ອງຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າຮີດນີ້ ມີຄຳກອນທີ່ວ່າ ຜົວເມຍນີ້ຄົນດຽວໂດຍຮີດ ສຸກທຸກຍັງຢູ່ຍາວ ຖະໜອມຕຸ້ມກ່ອມກັນ ອັນ ນີ້ກໍເປັນກາບກອນທີ່ປາກົດໃນວັດຈະນານຸກົມຂອງສະບັບພາສາລາວເຮົາ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ແລ້ວບັດນີ້ ກໍລະນີທີ່ວ່າເຮົາສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະ ເຈົ້າແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາໄດ້ຖືປະຕິບັດຕາມຮີດຄອງປະເພນີແລ້ວ ຖ້າບຸກຄົນໃດຖືທຳແລ້ວລຳພອງ ຖ້າຖືຮີດຄອງແລ້ວຍຶດຕິດ ອັນນັ້ນກໍໄດ້ຊື່ວ່າເປັນການນຳໄພເຂົ້າມາຫາຕົນ ເອີ ປຽບປະດຸດດັ່ງວ່າຄົນທີ່ກ ຳຄໍງູເຫົ່າ ຖື ກຳຄໍງູເຫົ່າກໍດີ ຫຼືຈະກຳຫາງງູເຫົ່າກໍດີ ຖ້າກຳດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ຖ້າບໍ່ປ່ອຍ ຖ້າບໍ່ວາງ ໂອກາດທີ່ງູເຫົ່າຈະກັດນັ້ນກໍເປັນໄປໄດ້ 100% ສະນັ້ນ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າເຮົາ ຄວນທີ່ຈະມີຫຼັກໝັ້ນໃນການສຶ ກສາພະທຳຄຳສອນ ໃນການສຶກສາໂອວາດຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາສະດາ ເພາະວ່າພະທຳຄຳສອນໃນທາງພຸດທະສາສະໜານັ້ນມີຫຼາກຫຼາຍລັກສະນະ ທຳມະຢ່າງໜຶ່ງກໍມີ ທຳມະສອງຢ່າງກໍມີ ທຳມະ ສາມປະການກໍມີ ທຳມະທີ່ມີຄວາມໝາຍເກົ້າປະການກໍມີ ມີຫ້າປະການກໍມີ ຕະຫຼອດຈົນທຳມະທີ່ມີຄວາມໝາຍໃນລັກສະນະແປດໝື່ນສີ່ພັນພະທຳມະຂັນ ກໍປາກົດໃນດີກາຄຳພີໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາ ພຸດທ ະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ທຳມະໜຶ່ງປະການນັ້ນຄືຫຍັງ ທຳມະໜຶ່ງປະການນັ້ນມຸ່ງໝາຍເອົາວິມຸດຕິລົດ ຫຼື ນິບພານ ອັນເປັນຈຸດສູງສຸດໃນທາງພຸດທະສາສະໜາ ອັນເປັນອຸດົມຄະຕິທີ່ພຸດທະສາສະໜາ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາ ເຜົ່າຄວນທີ່ຈະຕັ້ງມະໂນປະນິທານ ການຕັ້ງໃຈກະທຳວ່າຈະ ກະທຳບຸນກໍດີ ຮັກສາສິນກໍດີ ສ້າງເຫດສ້າງປັດໄຈອັນໃດກໍຕາມແລ້ວ ໃຫ້ເປັນໄປເພື່ອມັກຜົນນິບພານ ເພາະຜູ້ທີ່ ເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງວິມຸດຕິລົ ດ ຫຼື ບັນລຸເຖິງມັກຜົນນິບພານແລ້ວ ຍ່ອມຈະໄດ້ອະມະຕະລົດ ຄືມີຄວາມ ສະພາວະເປັນລັກສະນະຄືກັນໝົດທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງວິມຸດຕິລົດ ອັນນີ້ນີ້ຄວາມໝາຍຂອງຄຳວ່າທຳມະນັ້ນມຸ່ງໝາຍເອົາປະການທີໜຶ່ງ ທຳມະສອງປະການນັ້ນມຸ່ງໝາຍເອົາທຳກັບວິໄນ ແລະ ທຳມະສາມຢ່າງນັ້ນກໍມຸ່ງໝາຍເອົາທຳມະທີ່ມີລັກສະນະທີ່ມີຄວາມງາມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ມີຄວາມງາມໃນທ່າມກາງ ແລະ ມີຄວາມງາມໃນທີ່ສຸດ ຫຼືທຳມະທີ່ ເປັນລັກສະນະຂອງສິນ ສະມາທິ ແລະ ປັນຍາ ທຳມະຫ້າປະເພດນັ້ນ ອັນນີ້ນີ້ມຸ່ງໝາຍເອົາທຳມະທີ່ປາກົດໃນນິກາຍທັງຫ້າ ອັນມີທີຄະນິກາຍ ມັດຊິມະນິກາຍ ສັງຍຸດຕະນິກາຍ ອັງຄຸດຕະລະນິກາຍ ແລະ ຂຸດທະກະ ນິກາຍ ທຳມະເກົ້າປະການເດຊັ້ນບັດນີ້ ທຳມະເກົ້າປະການນັ້ນກໍມຸ່ງໝາຍເອົານະວັງຄະສັດຖຸສາດທັງເກົ້າ ອັນເປັນປະມວນຄຳສອນໃນທາງພະພຸດທະສາສະໜາທັງໝົດທັງມວນ ທີ່ມີຄາຖາວ່າ ສຸດຕັງ ເຄຍຍັ ງ ເວຍຍາກະລະນັງ ຄາຖຸທານະຕິວຸດຕະກັງ ຊາຕະກັບພຸຕະເວທັນລັງ ນະວັງຄັງ ສັດຖຸສາສະນັງ ພະສູດກໍເປັນພຸດທະວະຈະນະ ເຄຍຍະກໍຈັດວ່າເປັນພະທຳຄຳສອນໃດ ພະອົງປະກອບທັງເໝິດທັງມວນນັ້ນແ ຫຼະ ຮຽກວ່າ ນະວັງຄະສັດຖຸສາດ ຫຼື ຄຳສອນມີອົງເກົ້າປະການ ທີ່ເປັນອົງປະກອບທີ່ຈະໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າໄດ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນອັດຖະລົດລີລາຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພ າກເຈົ້າ ແລະ ທຳມະທີ່ມີ 84,000 ພະທຳມະຂັນນັ້ນ ກໍມຸ່ງໝາຍເອົາສະພາວະອົງທຳ ຫຼື ທຳມະທີ່ມີຈຳນວນ 84,000 ພະທຳມະຂັນນັ້ນເອງ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ດັ່ງທີ່ອາດຕະມາພາບໄດ້ປາລົບໃຫ້ຟັງແລ້ ວວ່າ ຄັນຖ້າຖືທຳແລ້ວລຳພອງ ຖືຮີດຄອງແລ້ວຍຶດຕິດ ອັນນັ້ນກໍຈະເປັນລັກສະນະທີ່ກະທຳເຫດທີ່ຈະເປັນໄປເພື່ອການທິ່ມແທງຕົນເອງ ເພາະວ່າດຽວ ທິດຖິຕ່າງໆ ຫຼື ມານະຕ່າງໆ ອັນເປັນອັດຖະລົດຂອງກິເ ລດຈະຈອນເຂົ້າມາຖາໂຖມຕໍ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ສຶກສາທຳມະແລ້ວລຳພອງ ບາງຄົນສຶກສາທຳຄຳສອນອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າແລ້ວ ເກີດຕັ້ງຕົນເປັນສາສະດາກໍມີ ບາງຄົນສຶກສາພະທຳຄຳສອນແລ້ວ ຕັ້ງຕົ ນເປັນຜູ້ວິເສດ ຕັ້ງຕົນເປັນຜູ້ທີ່ອວດຮູ້ອວດດີ ຫຼື ບາງຄົນກໍເຖິງກັບຂັ້ນອວດອຸດຕະລິມະນຸດສະທຳກໍມີ ສະນັ້ນຈະເຫັນປາກົດໃນສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຫຼື ວ່າໃນສັງຄົມບ້ານເຮົາ ກໍ ຈະມີລັກສະນະຂອງຜູ້ຄົນທີ່ສຶກສາທຳມະແລ້ວ ບາງຄົນກໍຕັ້ງຕົນເປັນເກຈິ ບາງຄົນກໍຕັ້ງຕົນເປັນຜູ້ວິເສດ ຜູ້ຄົນກໍຫຼັ່ງໄຫຼກັນໄປ ໂດຍຂາດວິຈາລະນະຍານ ຫຼື ບໍ່ມີໂຍນິໂສມະນະສິການໃນການທຽບຄຽງທຳວິໄ ນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ມັນຜູ້ໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນພຸດທະພົດ ບໍ່ເຈນຈົບຄຳສອນຂອງພະຊິນນະສີ ບໍ່ເຈນຈົບຄຳສອນພະຈອມມຸນີ ອວດຖືດີຕັ້ງຕົນເປັນສາສະດາ ມັນຜູ້ນັ້ນຈະຕາຍຫ່າ ແລະ ຕາຍຫູງ ຕາຍຕາມດົງ ຕາມໄພ ຕາຍເປັນຜີ ຈະຕາຍດັບ ຕາຍວາຍ ຕາຍບໍ່ດີ ຈະເປັນຜີໝົກໄໝ້ຫຼາຍກັບກັນ ພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ຄັນຖ້າຫາກວ່າສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດ ພະພຸດທະຊິນະວອນສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າແລ້ວ ຕັ້ງຕົນເປັນສາສະດາແຂ່ງກັບພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າ ລະວັງເດີ ລະວັງໄພຈະເຖິງຕົນເດີ ສະນັ້ນນີ້ກໍຂໍຝາກເຖິງບັນດາພຸດທະບໍລິສັດຖ້ວນໜ້າ ສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າແລ້ວ ເຮົາໄດ້ ຍິນຈາກສຳນັກໃດກໍຕາມ ໄດ້ຍິນຈາກຄູບາອາຈານອົງໃດກໍແຕ່ ຫຼື ອ່ານຈາກພະໄຕປິດົກ ອ່ານຈາກໜັງສືຄຳພີດີກາແລ້ວ ກໍຢ່າດ່ວນເຊື່ອ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າສະແດງທຳ ແມ້ແຕ່ອອກຈາກພະໂອດຂອງພະອົງເ ອງ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ໃຫ້ເຊື່ອ ສະນັ້ນເມື່ອໄດ້ຍິນຄຳຈາກສາວົກແລ້ວ ຍິ່ງໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ຍິນຄຳຈາກສາວົກແລ້ວ ກໍຍິ່ງຈະຕ້ອງເພີ່ມຄວາມທະວີໃນການບໍ່ເຊື່ອຮ້ອຍເທົ່າທະວີຄູນ ແມ່ນແຕ່ອາດຕະມ າພາບປາລົບເຊັ່ນນີ້ ພຸດທະບໍລິສັດກໍຢ່າຫ້າມເຊື່ອເດັດຂາດ ໃຫ້ໄປຄົ້ນຄວ້າ ໄປທຽບຄຽງກັບພະ ວິໄນ ທຽບຄຽງກັບພະທຳ ທຽບຄຽງກັບພະສູດ ທຽບຄຽງກັບອະພິທຳ ຖ້າລົງກັນໄດ້ ເຂົ້າກັນໄດ້ ນັ້ນແຫຼະຈຶ່ງຈະ ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນທຳຄຳສອນພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ເພາະເລື່ອງນີ້ ອົງສົມເດັດພະພຸດທະຊິນະສີ ກໍໄດ້ອັດຖາທິບາຍ ໄດ້ ຊີ້ແຈງຖະແຫຼງໄຂໄວ້ໃນມະຫາປະລິນິບພານະສູດ ອັນເປັນລັກສະນະການທຽບຄຽງພະທຳ ຄຳສອນຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ອັນມີໃນລັກສະນະຢູ່ສີ່ປະການ ທີ່ຮຽກວ່າມະຫາປະເທດ ປະການທີໜຶ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄົນທີ່ອ້າງວ່າຕົນນັ້ນໄດ້ຟັງທຳຕໍ່ໜ້າພະພັກ ໃນສຳນັກຂອງອົງສົມເດັດ ພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າກໍຕາມ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຍິນຄົນອ້າງເຊັ່ນນີ້ ເຂົາຈະອ້າງວ່າ ຜູ້ຂ້ານີ້ໄດ້ຟັງທຳຈາກພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໂດຍກົງໃດ ຜູ້ຂ້ານີ້ໄດ້ຟັງທຳຕໍ່ພະພັກຂອງພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້າໂດຍກົງໃດ ນີ້ ນີ້ເປັນພຸດທະວະຈະນະ ນີ້ເປັນຄຳສອນທີ່ເປັນຂອງເດີມແທ້ ເຮົາທ່ານພຸດທະບໍລິສັດກໍຢ່າດ່ວນເຊື່ອ ຄັນຖ້າເຮົາປົງໃຈເຊື່ອປຶບ ນັ້ນສະແດງວ່າເຮົາບໍ່ປະຕິບັດຕາມໂອວາດ ທີ່ອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາສະດ າໄດ້ຕັດໄວ້ໃນມະຫາປະລິນິບພານະສູດ ບອກວ່າຢ່າດ່ວນເຊື່ອ ໃຫ້ທຽບຄຽງເສຍກ່ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າບຸກຄົນນັ້ນຈະອ້າງວ່າໄດ້ຟັງຕໍ່ໜ້າພະພັກຂອງອົງສົມເດັດພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າກໍຕາມ ເມື່ອທຽບຄຽງກັນ ແລ້ວ ເຂົ້າກັນກັບວິໄນກໍດີ ເຂົ້າກັນກັບພະສູດ ເຂົ້າກັນກັບອະພິທຳ ທຽບຄຽງທັງອັດຖະ ແລະ ພະຍັນຊະນະ ລົງຮອຍກັນໄດ້ ເຮົາຈຶ່ງຈະປົງໃຈເຊື່ອ ຄັນຖ້າກົງກັນຂ້າມ ເມື່ອທຽບຄຽງແລ້ວ ເຂົ້າກັນບໍ່ໄດ້ ທັງບົດ ທັ ງອັດຖະ ທັງພະຍັນຊະນະ ກໍບໍ່ເຂົ້າກັນ ທຳນັ້ນກໍຢ່າຍິນດີເລີຍ ບໍ່ ຢ່າເສຍດາຍ ໃຫ້ລະ ໃຫ້ສະລະ ໃຫ້ວາງ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນທຳ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນວິໄນ ຫຼືວ່າຈະມີບຸກຄົນທີ່ສະເໜີແນະວ່າ ຜູ້ຂ້ານີ້ໄດ້ຟັງຈາກສຳນັກສົງ ຜູ້ທີ່ຊົງຈຳພ ະໄຕປິດົກ ຜູ້ທີ່ເຈນຈົບໃນອັດຖະກະຖາດີກາ ໄດ້ຟັງທຳຈາກ ສຳນັກຂອງມະຫາສັງຄະເຈົ້າ ເຮົາກໍຟັງຫູໄວ້ຫູ ບໍ່ດ່ວນຄັດຄ້ານ ບໍ່ດ່ວນຕຳໜິ ບໍ່ດ່ວນໂພນທະນາ ໃຫ້ຮຽນ ໃຫ້ຈື່ ໃຫ້ຈຳ ແລ້ວຈຶ່ງມາທຽບຄຽງ ຫຼືວ່າຟັງ ຈາກໝູ່ພິກຂຸກຸ່ມໃດກຸ່ມໜຶ່ງ ໃນອາວາດໃດອາວາດໜຶ່ງ ກໍຢ່າດ່ວນເຊື່ອ ແລະ ກໍຢ່າດ່ວນປະຕິເສດ ໃຫ້ຈື່ ໃຫ້ຈຳ ແລ້ວມາທຽບຄຽງກັບອັດ ໂດຍ ໂດຍອັດ ໂດຍພະຍັນຊະນະ ຫຼືແມ້ກະທັ່ງວ່າໄດ້ຟັງຈາກພິກຂຸຕົນໃດຕົ ນໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເປັນພະເຖລະກະດີ ຜູ້ທີ່ເປັນຄູບາອາຈານກະດີ ໄດ້ອະນຸສາດ ໄດ້ຊີ້ແຈງຖະແຫຼງໄຂວ່າ ນີ້ແມ່ນທຳ ນີ້ແມ່ນວິໄນ ນີ້ບໍ່ແມ່ນທຳ ນີ້ບໍ່ແມ່ນວິໄນ ໃນຖານະເຮົາເປັນພຸດທະບໍລິສັດ ເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະມີຫຼັກ ຟັງໄ ວ້ແລ້ວມາທຽບຄຽງ ມາສຶກສາ ມາຄົ້ນຄວ້າ ມາໄຈ້ແຍກ ໂດຍອັດ ໂດຍພະຍັນຊະນະ ຖ້າລົງຮອຍກັນກັບພຸດທະຊິນະພົດໄດ້ນັ້ນ ເຮົາຄວນທີ່ຈະຖືປະຕິບັດ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ເມື່ອບຸກຄົນທັ ງຫຼາຍທີ່ອ້າງຕົນມີລັກສະນະຢູ່ສີ່ປະການ ອ້າງຕົນວ່າໄດ້ຟັງທຳໃນສຳນັກຂອງພະສາສະດາກໍດີ ອ້າງຕົນເອງວ່າໄດ້ຟັງທຳຈາກສຳນັກສົງກໍດີ ອ້າງຕົນເອງວ່າໄດ້ຟັງທຳຈາກໝູ່ພິກຂຸກໍດີ ຫຼືອ້າງຕົນເອງວ່າໄ ດ້ຟັງທຳຈາກສຳນັກພະມະຫາເຖລະຜູ້ທີ່ເຈນຈົບເຕປິຕະກະກໍຕາມ ເມື່ອເຮົາມາທຽບຄຽງກັນແລ້ວ ກໍຢ່າ ເຮົາບໍ່ດ່ວນທີ່ຈະຊົມຊື່ນ ບໍ່ດ່ວນທີ່ຈະຕຳໜິ ບໍ່ດ່ວນທີ່ຈະຖືເອົາ ບໍ່ດ່ວນທີ່ຈະຄັດຄ້ານ ເຮົານຳເອົາບົດ ນ ຳເອົາພະຍັນຊະນະມາທຽບຄຽງກັນໂດຍບົດ ທຽບຄຽງກັນໂດຍພະຍັນຊະນະ ທຽບຄຽງໂດຍປິດົກທັງສາມ ເມື່ອສົງເຄາະເຂົ້າກັນກັບນະວັງຄະສັດຖຸສາດທັງເກົ້າໄດ້ ເຮົາຄວນທີ່ຈະຖືປະຕິບັດ ຄວນທີ່ຈະກ ະທຳໃນໃຈ ທ່ອງຈົ່ມສາທະຍາຍ ຈົດຈຳໄວ້ເປັນວັດປະຕິບັດສືບໄປ ແຕ່ຄັນຖ້າຫາກວ່າທຽບຄຽງກັນແລ້ວ ບໍ່ລົງຮອຍກັນ ທັງໂດຍອັດ ທັງໂດຍພະຍັນຊະນະ ບໍ່ລົງຮອຍກັນໃນປິດົກທັງສາມ ບໍ່ເປັນໄປ ສອດຄ່ອງ ບໍ່ ສອດຄ່ອງຕາມນະວັງຄະສັດຖຸສາດທັງເກົ້າ ທຳເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ເຮົາໄດ້ຟັງມາ ກໍສະຫຼັດຖິ້ມ ກໍປ່ອຍ ກໍປະ ກໍວາງ ຢ່າເສຍດາຍ ເພາະບໍ່ສອດຄ່ອງ ບໍ່ເຂົ້າກັນ ອັນນີ້ນີ້ກໍເປັນຫຼັກຄິດທີ່ໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າໄດ້ເປັ ນບ່ອນອີງໃນການໃຊ້ ໂຍນິໂສມະນະສິການ ເມື່ອໄດ້ຍິນສະດັບຮັບຟັງທຳຈາກສຳນັກໃດສຳນັກໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ນ້ອມກັບມາພິນິດພິຈາລະນາ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນໃນລັກສະນະການຕັດສິນວ່າອັນໃດແມ່ນທຳ ອັນ ໃດແມ່ນວິໄນ ອັນໃດແມ່ນຄຳສອນຂອງພະຜູ້ມີພະພາກເຈົ້າ ອັນໃດບໍ່ແມ່ນຄຳສອນ ກໍຍັງມີຫຼັກໃນການຕັດສິນຢູ່ 8 ປະການ ແລະ ກໍຍັງມີຫຼັກຫຼາຍບ່ອນທີ່ປາກົດໃນພະໄຕປິດົກໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດເຮົາໄດ້ສຶກສາ ຢ່າ ງເຊັ່ນວ່າ ຖ້າທຳເຫຼົ່າໃດບໍ່ເປັນໄປເພື່ອຄາຍມານັດ ເອີ ທຳເຫຼົ່າໃດບໍ່ເປັນໄປເພື່ອຄາຍກຳນັດ ບໍ່ເປັນໄປເພື່ອຕັດສັງໂຍດ ບໍ່ເປັນໄປສັນໂດດຕາມໄດ້ ໃຊ້ຄວາມພຽນອຸດໜູນ ບໍ່ພອກພູນກິເລດ ບໍ່ມັກວິເວກໃນ ທີ່ສະງັດ ຫຼື ເປັນຢູ່ດ້ວຍພັດທີ່ຮຽບງ່າຍ ສະບາຍໆ ກັບຄວາມມັກນ້ອຍສັນໂດດ ທຽບຄຽງກັບຫຼັກໃນການຕັດສິນ 8 ປະການ ທີ່ວ່າ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອຄາຍກຳນັດ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອຕັດສັງໂຍດ ທຳເຫຼົ່ າໃດເປັນໄປເພື່ອຄວາມສັນໂດດຕາມໄດ້ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອການໃຊ້ຄວາມພຽນອຸດໜູນ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອການບໍ່ພອກພູນກິເລດ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອຄວາມມັກວິເວກໃນທີ່ສະງັດ ທຳເຫຼົ່ າໃດເປັນໄປເພື່ອຄວາມເປັນຢູ່ໂດຍພັດທີ່ຮຽບງ່າຍ ທຳເຫຼົ່າໃດເປັນໄປເພື່ອຄວາມສະບາຍໆ ເພາະຄວາມມັກນ້ອຍສັນໂດດ ອັນນີ້ນີ້ຊື່ວ່າເປັນທຳ ເປັນວິໄນ ທີ່ພຸດທະບໍລິສັດເພິງປະຕິບັດ ເພິງໃສ່ໃຈ ສາທຸຊົ ນທັງຫຼາຍ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ດັ່ງທີ່ອາຕະມາພາບໄດ້ປາລົບໃຫ້ຟັງວ່າ ຄັນຖ້າຫາກເຮົາຖືທຳແລ້ວລຳພອງ ຖືຮີດຄອງແລ້ວຍຶດຕິດ ນັ້ນຈະເປັນລັກສະນະຂອງທິດຖິອັນເປັນອະກຸສົນຈະເຂົ້າມາຄອບງຳ ເຮົາ ຈະເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສຶກສານັ້ນ ສະແດງອາການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິນທຳກຳມະຖານ ເຊິ່ງບາງກໍລະນີກໍຈະສະແດງອາການທີ່ຍົກຕົນຂົ່ມຄົນອື່ນ ບາງກໍລະນີກໍຈະສະແດງອາການໃນລັກສະນະໝິ່ນປະໝາ ດບູຮານບັນດິດ ບາງກໍລະນີກໍຈະສະແດງອາການທີ່ ຈັບສວຍສະເພາະແຕ່ສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຊື່ອຖື ສິ່ງທີ່ຕົນເອງຍຶດໝັ້ນວ່ານີ້ແມ່ນທຳ ນີ້ແມ່ນວິໄນ ໂດຍຂາດຫຼັກໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າພຸດທະພົດໃຫ້ໝົດແລ້ວຈະງົ ດງາມ ເຊິ່ງຖ້າຫາກວ່າປະຕິບັດໃນລັກສະນະນັ້ນແລ້ວ ໂອກາດທີ່ທິດຖິອັນເປັນທຳຝ່າຍຕ່ຳຈະຄອບງຳນັ້ນກໍມີຫຼາກຫຼາຍປະການ ເພາະວ່າທິດຖິ ຫຼື ຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ເປັນທຳ ບໍ່ເປັນວິໄນ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິນທຳກ ຳມະຖານໃນທາງພຸດທະສາສະໜານັ້ນ ໃນຄຳພີດີກາມີຢູ່ທັງໝົດ 16 ປະການດ້ວຍກັນ ເຊິ່ງບາງລັກສະນະ ບາງລັດທິກໍມີຄວາມຍຶດໝັ້ນກ່ຽວກັບອັດຕາຕົວຕົນ ບາງລັດທິ ບາງລັກສະນະ ບາງຄວາມຄິດເຫັນ ກໍມີຄວ າມຍຶດໝັ້ນໃນກາຍະສັງຂານ ມີຄວາມຍຶດໝັ້ນໃນໂລກທ່ຽງ ຫຼື ໂລກບໍ່ທ່ຽງ ເປັນຕົ້ນ ອັນນີ້ນີ້ກໍຂໍຝາກໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າໄດ້ໄປສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທິດຖິ 16 ປະການ ທຽບຄຽງກັນວ່າບັດນີ້ຕົນເອງ ຫຼື ພຸ ດທະບໍລິສັດເຮົານັ້ນໄດ້ຕົກຢູ່ໃນທິດຖິປະເພດໃດ ຄັນຖ້າຫາກວ່າຍຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ໃນຄຳສອນໂດຍທີ່ມີຄວາມຍິ່ງທະນົງຕົນໂດຍມານະ ອັນນີ້ນີ້ກໍຕົກຢູ່ໃນອຳນາດຂອງມານະເຂົ້າຄອບງຳ ສະນັ້ນອາດຕະມາພາບ ຈຶ່ງປາລົບກັບພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າວ່າ ພຸດທະວະຈະນະນັ້ນສຶກສາໄດ້ ເປັນເລື່ອງທີ່ງົດງາມເຫຼືອເກີນ ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າອະນຸໂມທະນາສົມຊື່ນສາທຸການ ເພາະການຕີແຜ່ພຸດທະພົດຂອງອົງສົມເດັດພະທົ ດສະພະລະຍານນັ້ນ ຈະນຳມາເຊິ່ງປະໂຫຍດຕໍ່ຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ອື່ນ ຈະນຳມາເຊິ່ງປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມປະເທດຊາດ ຈະນຳມາເຊິ່ງປະໂຫຍດຕໍ່ເວໄນຍະສັດທຸກຄົນ ພົນນິກອນທຸກທ່ານ ຜູ້ທີ່ສຶກສາປະຕິບັດຕາມ ແຕ່ຄັນຖ້າຫາກວ່າ ການຕີແຜ່ພຸດທະພົດ ຫຼື ຕີແຜ່ພຸດທະວະຈະນະ ໂດຍມີອຳນາດຂອງມານະທິດຖິໜຸນເສຍແລ້ວ ອັນນັ້ນນີ້ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ຄວນທີ່ຈະລະມັດລະວັງ ເພາະການກະທຳດັ່ງກ່າວນັ້ນຈະເປັນເຄື່ອງຊັ ກນຳໃຫ້ເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມຍິ່ງທະນົງຕົນ ຫຼື ລຳພອງຕົນເອງ ເພາະວ່າການສຶກສາພຸດທະພົດໃຫ້ໝົດຈະເປັນເລື່ອງທີ່ງົດງາມ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ເຕປິຕະກະ ອັດຖະກະຖາ ດີກາ ໂຍຊະນາ ຄັນຖີ ມະຕິວິນິໄສ ຄັນຕັ້ງຢູ່ບົນປາຍລີ້ນຂອງຜູ້ໃດ ຜູ້ນັ້ນໄດ້ເປັນປາດສະຫຼາດເອີຍ ສະນັ້ນອາດຕະມາພາບຈຶ່ງຂໍຝາກເຖິງບັນດາພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ອາໄສການສຶກສາໂດຍຍຶດເອົາພະໄຕປິດົກເປັນຂໍ້ມູນ ເປັນຂໍ້ມູນພື້ ນຖານອັນດັບຕົ້ນ ຮອງລົງມາຄືອັດຖະກະຖາ ຮອງລົງມາຄືດີກາ ຮອງລົງມາຄືອະນຸດີກາ ຮອງລົງມາຄືໂຍຊະນາ ຄັນຖີ ມະຕິວິນິໄສ ຖ້າທຽບຄຽງ ຖ້າສົມມຸດວ່າອັດຖະກະຖາຂັດແຍ້ງກັນກັບພະໄຕປິດົກ ບໍ່ເຂົ້າກັ ນກັບພະໄຕປິດົກ ໃຫ້ເຮົາລະອັດຖະກະຖາ ຍຶດເອົາພະໄຕປິດົກເປັນຂໍ້ມູນສຳຄັນ ຖ້າກໍລະນີພະໄຕປິດົກກັບອັດຖະກະຖາລົງຮອຍກັນໄດ້ ເຂົ້າຮອຍກັນໄດ້ ແຕ່ບັງເອີນວ່າດີກາມາຂັດແຍ່ງ ໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດຖືຄ ະຕິລະຄວາມເຫັນຂອງດີກາຖິ້ມ ໃຫ້ຍຶດເອົາພະໄຕປິດົກກັບອັດຖະກະຖາເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານປະຖົມພູມ ອັນນີ້ນີ້ກໍຈະເປັນກະບວນການສຶກສາພຸດທະສາສະໜາຢ່າງລົງເລິກ ສຶກສາພຸດທະສາສະໜາຢ່າງຮອບ ຮູ້ທົ່ວເຖິງ ທັງພະໄຕປິດົກ ອັດຖະກະຖາ ດີກາ ສາທຸຊົນທັງຫຼາຍ ໃຜຜູ້ຊົມຊື່ນຊ້ອນ ຊ່ວງໃຊ້ໄຕປິດົກ ໃຜຜູ້ຍົກອັດຖະກະຖາດີກາພ້ອມ ໃຜຜູ້ນ້ອມສືບຄົ້ນໂຍຊະນາສ່ວນຖ້ວນຖີ່ ສັດທາວິເສດກໍຮອບຮູ້ ຜູ້ນັ້ນເລີດຄ່າຄຸ ນ ຄັນຖ້າຫາກວ່າພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າໄດ້ສຶກສາຊົມໃຊ້ພະໄຕປິດົກ ແລ້ວກໍໄດ້ທຽບຄຽງອັດຖະກະຖາ ໄດ້ທຽບຄຽງໂຍຊະນາຄັນຖີຕ່າງໆ ອັນຈະເປັນການເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຮູ້ຈິງໃນພຸດ ທະວະຈະນະໃນເລື່ອງນັ້ນໆ ອັນນີ້ນີ້ພຸດທະບໍລິສັດເຮົາຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ກຳລັງກະທຳການສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ເກີດຂຶ້ນແກ່ພຸດທະສາສະໜາ ເພາະວ່າຄວາມຈະເລີນງອກງາມຂອງພະທຳຂອງອົງສົມ ເດັດພະສຳມາສຳພຸດທະເຈົ້ານັ້ນ ຫຼື ຄວາມຈະເລີນງອກງາມຂອງພະພຸດທະສາສະໜານັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ວັດວາອາຮາມ ວັດວາອາຮາມເຮົາຈະສ້າງໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຼານຂະໜາດໃດກໍຕາມ ຈະສ້າງພະພຸດທະຮູບມີ ຂະໜາດໜ້າຕັກໃຫຍ່ໃນລະດັບໂລກກໍແລ້ວແຕ່ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຖາວອນວັດຖຸທີ່ຍັ່ງຍືນກໍບໍ່ໄດ້ ຄວາມຈະເລີນງອກງາມທາງບູຮານວັດຖຸນັ້ນບໍ່ເປັນເຄື່ອງຄ້ຳປະກັນໃຫ້ສິນທຳກຳມະຖານ ບໍ່ເປັນເຄື່ອ ງຄ້ຳປະກັນໃຫ້ພະສາສະໜາມີຄວາມຈະເລີນງອກງາມ ແຕ່ການສຶກສາ ການປະຕິບັດ ການພາກພຽນຮຽນພະທຳຄຳສອນທີ່ອົງສົມເດັດ ພະພຸດທະຊິນະວອນໄດ້ສະແດງໄວ້ ອັນມີ ອັນເປັນປາພົດທີ່ມີຄວາມງາ ມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່າມກາງ ແລະ ທີ່ສຸດ ນີ້ແຫຼະຈຶ່ງຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນການທະນຸບຳລຸງຮັກສາພະສາສະໜາໄວ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ໂດຍສະເພາະການອາໄສຄວາມວິລິຍະອຸດສາຫະ ໃນການລົງເລິກສຶກສາທາງພະ ພຸດທະສາສະໜາຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ ໂດຍອາໄສພາສາພື້ນຖານອັນມີເຄົ້າກຳເນີດຈາກພາສາບາລີກໍດີ ອັນມີເຄົ້າກຳເນີດມາຈາກພາສາທີ່ເປັນອຸປະກາລະຕໍ່ການສຶກສາພະທຳຄຳສອນຂອງພຸດທະສາສະໜ າກໍດີ ອັນນີ້ນີ້ກໍຈະເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ສຶກສາພະພຸດທະສາສະໜານັ້ນມີຄວາມບໍ່ຟັ່ນເຟືອນ ເມື່ອສຶກສາຫຼາຍແລ້ວ ຖ້າບໍ່ປະພຶດຕາມ ອັນນີ້ກໍໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ລ້ຽງໄກ່ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກິນໄຂ່ໄກ່ ໄດ້ດົມແຕ່ຂີ້ໄກ່ ພຸດທະບໍລິສັດທັ ງຫຼາຍ ໃນຖານະເຮົາເປັນພຸດທະສາສະນິກະຊົນບັນດາເຜົ່າ ສິ່ງສຳຄັນຄືສຶກສາພຸດທະພົດໃຫ້ງົດງາມ ແລ້ວ ຈະທ່ອງສາທະຍາຍຈົດຈຳ ແລ້ວນຳໄປບອກກ່າວຜູ້ອື່ນ ໂດຍຕົນເອງບໍ່ປະພຶດປະຕິບັດຕາມ ອັນນີ້ນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນ ໄດ້ແຕ່ປະໂຫຍດສ່ວນຄົນອື່ນ ໃນທາງພຸດທະສາສະໜາຈຶ່ງມີຫຼັກທຳອະນຸສາດສັ່ງສອນວ່າ ສອນຕົນເອງໄດ້ແລ້ວຈຶ່ງສອນຄົນອື່ນ ຕົນເອງປະຕິບັດແບບໃດກໍຄວນສອນຄົນອື່ນເຊັ່ນນັ້ນ ສະນັ້ນ ອາດຕະມາພາບຈຶ່ງຫວັງເຫຼືອເກີນວ່າ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າເມື່ອສຶກສາພະທຳຄຳສອນ ຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທະລັດຕະນະມະຫາມຸນີ ສີສັກກະຍະບຸດພຸດທະໂຄດົມ ບໍລົມມະໄຕໂລກະນາດ ຜູ້ມີຄ ວາມອົງອາດດຸດສີຫະ ຜູ້ມີລາຄະ ໂທສະ ໂມຫະ ອັນກຳຈັດສິ້ນແລ້ວ ຜູ້ມີຄວາມຜ່ອງແຜ້ວດ້ວຍສິນ ສະມາທິ ວິໂມກ ປັນຍາ ຜູ້ເປັນຄູຂອງເທວະດາ ແລະ ມະນຸດ ເມື່ອສຶກສາພຸດທະໂອວາດຂອງອົງສົມເດັດພະພຸດທ ະສາດສະດາຢ່າງຮອບຮູ້ແລ້ວ ສິ່ງ ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືນ້ອມນຳເອົາສິ່ງທີ່ໄດ້ສຶກສານັ້ນໄປປະພຶດປະຕິບັດຕາມ ເຮົາກໍຈະໄດ້ຊື່ວ່າເປັນຜູ້ທີ່ຊ້ອງເສບອະມະຕະລົດ ອັນເກີດຈາກການພາກພຽນພາວະນາ ເຊັ່ນດຽວ ກັນກັບໃນວັດພະທາດສຸວັນນະຜາຄຳ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທີ່ອາດຕະມາພາບໄດ້ໃຫ້ພັນທະກິດ ຫຼື ໄດ້ຕັ້ງມະໂນປະນິທານ ທີ່ຈະໃຫ້ສະມະນາກອນໃນບໍວອນພຸດທະສາດ ໄດ້ຖືປະຕິບັດຕາມໂອວາດທີ່ ວ່າ ໜຶ່ງ ປະລິຍັດຕ້ອງສຶກສາ ສອງ ພາວະນາຕ້ອງພາກພຽນ ສາມ ຮຽນຮູ້ຕ້ອງໃຫ້ພັດທະນາ ສີ່ ສ້າງສາຕ້ອງຈິງຈັງ ຫ້າ ຢືນຍ່າງນັ່ງນອນຕ້ອງຮູ້ສຶກຕົວ ຫົກ ບາບກຳຄວາມຊົ່ວຕົນລົງຕ້ອງລົດລະ ເຈັດ ເປັນຈົວເປັນ ພະຕ້ອງມັກນ້ອຍສັນໂດດ ອັນນີ້ນີ້ເປັນຄະຕິທີ່ພຸດທະບໍລິ ພຸດ ພຸດທະບໍລິສັດ ໂດຍສະເພາະສະມະນາກອນໃນພຸດທະອາຮາມ ວັດພະທາດສຸວັນນະຜາຄຳຈະເພິງປະຕິບັດ ບັດນີ້ ທຳມະກະຖາທີ່ອາດຕະມາພາບສັ ງວັນນະນາມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຖືທຳຢ່າລຳພອງ ຖືຮີດຄອງຢ່າຍຶດຕິດ ເພາະການຖືທຳແລ້ວຍິ່ງທະນົງຕົນດ້ວຍມານະ ຫຼື ການຖືຮີດຄອງແລ້ວກຳແໜ້ນໂດຍບໍ່ປ່ອຍບໍ່ວາງ ຖ້າຮີດຄອງໃດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບຫຼັກພຸດທະສາສະໜາ ຮີດຄອງນັ້ນເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະສະລັດອອກ ຄວນທີ່ຈະລົດ ຄວນທີ່ຈະລະ ຄວນທີ່ຈະວາງ ແລ້ວຄັດສັນ ເຈຍລະໄນເອົາສາລະປະໂຫຍດອັນເກີດຈາກບຸນສິນກິນທານ ເຈຍລະໄນເອົາອັດຖ ະສາລະປະໂຫຍດອັນເກີດຈາກການຮັກສາສິນ ການຈະເລີນຈິດຕະພາວະນາ ແລະ ປັນຍາ ແລ້ວຈະເປັນເຫດໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າໄດ້ຊ້ອງເສບອະມະຕະລົດ ທີ່ອົງສົມເດັດພະທົດສະພະລະຍານໄດ້ ອະນຸສາດສັ່ງສອນໄວ້ ອາດຕະມາພາບຫວັງເຫຼືອເກີນວ່າ ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າຈະບໍ່ຕັ້ງຕົນແຂ່ງກັບອົງສົມເດັດພະພຸດທະສາດສະດາ ເພາະວ່າມັນຜູ້ໃດບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນພຸດທະພົດ ບໍ່ເຈນຈົບຄຳສອນຂອງ ພະຊິນນະສີ ບໍ່ຈົດຈຳຄຳສອນຂອງພະຈອມມຸນີ ອວດຖືດີຕັ້ງຕົນເປັນສາດສະດາ ມັນຜູ້ນັ້ນຈະຕາຍຫ່າແລະຕາຍຫົງ ຕາຍຕາມດົງຕາມໄພຕາຍເປັນຜີ ຈະຕາຍດັບຕາຍວາຍຕາຍບໍ່ດີ ຈະເປັນຜີໝົກໄໝ້ຫຼາຍກັບກັ ນ ພຸດທະບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ທຳມະກະຖາທີ່ອາດຕະມະພາບສະວັນນະນາມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນນະບັດນີ້ ກໍສົມຄວນແກ່ເວລາແລ້ວ ຂໍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດາເຜົ່າທຸກຖ້ວນໜ້າ ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຄວາ ມງົດງາມຈະປາກົດຂຶ້ນມີແກ່ທ່ານ ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບນອບນ້ອມ ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະດ້ວຍການບໍ່ຫຍິ່ງທະນົງຕົນ ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອການມາຊຳລະຂັດ ເກົາມານະທິດຖິໃຫ້ລົດນ້ອຍຖອຍລົງຕາມລຳດັບ ສຶກສາພຸດທະວະຈະນະໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອທີ່ຈະທະນຸບຳລຸງເຊີດຊູພະສາສະໜາໃຫ້ຈີລັງໝັ້ນຄົງສືບຕໍ່ໄປ ຂໍອຳນວຍພອນໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດທຸກຖ້ວນໜ້າ ຈະ ເລີນໝັ້ນຄົງໃນສີນທຳກຳມະຖານ ທຳໃນ ທຳໃດ ວິໄນໃດທີ່ອົງສົມເດັດ ພະພຸດທະສາດສະດາໄດ້ຕັດໄວ້ດີແລ້ວ ໄດ້ສະແດງໄວ້ດີແລ້ວ ອັນມີຄວາມງາມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່າມກາງ ແລທີ່ສຸດ ຂໍໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດບັນດ າເຜົ່າ ຈົ່ງຮູ້ແຈ້ງປະຈັກໃນທຳເຫຼົ່ານັ້ນ ສະເໝີພາບກັນທຸກຄົນທຸກທ່ານເທີນ ຈະເລີນພອນ